ສຳລັບ Like Share ໃຫ້ຕິດຕາມ SBS ລາວ ທີ່ Facebook ໃນຫວ່າງກ່ອນນີ້ ຜ່ານທາງສື່ມວນຊົນຄື Social Media ມີການກະຈູກະຈາຍແຜ່ຜາຍຂະຫຍາຍຂ່າວ ທີ່ວ່າຢູ່ທີ່ຈັງຫວັດຊຽງໃໝ່ ມີຄວາຍຕາຍແບບມີອາການ ຄ້າຍຄຽງກັນກັບຄົນທີ່ເປັນພະ ຍາດໂຄວິດ-19 ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສອບຖາມໄປຜູ້ຕາງໜ້າພາລາຍການພາສາລາວຢູ່ທີ່ປະເທດໄທ ໃຫ້ລາຍງານໃຫ້ຊາບ ຊຶ່ງກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ທ່ານລາຍງານມາດັ່ງນີ້ ອັນນີ້ຈາກການກວດສອບທຸ ກສຳນັກ ລະກະທາງສື່ອອນລາຍຕ່າງໆ ກໍບໍ່ເຫັນປາກົດຂ່າວນີ້ເກີດຂຶ້ນເນາະ ໂອ ກະແປວ່າມັນມັນເປັນຂ່າວແບບທີ່ວ່າ ເຖິງແມ່ນວ່າຄວາຍຕາຍກໍຈິງຢູ່ ແຕ່ວ່າມັນນ້ຳລາຍປູດແປດອອກມາ ລະກະເຫັນ ລະກະ ເຂົ້າໃຈ ຫຼືວ່າ ຕີລາຄາໄປວ່າແມ່ນ ອາດຈະແມ່ນຍ້ອນໂຄວິດ 19 ແຕ່ວ່າຂ່າວນີ້ມັນບໍ່ມີວ່າຊັ້ນເທາະເນາະ ບໍ່ມີ ບໍ່ມີມູນເນາະ ບໍ່ ບໍ່ມີປາກົດອອກມາທາງສື່ ທາງໂທລະທັດ ທາງໜັງສືພິມ ວິທະຍຸຕ່າງໆ ກະຄືບໍ່ມີຂ່າວນີ້ ລາຍງານອອກມາເນາະ
ຢາກຟັງເລື່ອງຕ່າງໆຫຼາຍຕື່ມດັ່ງດຽວກັນນີ້ບໍ່ ຈົ່ງຟັງທີ່ Apple Podcast Google Podcast Spotify ຫຼື ທຸກເມື່ອທີ່ທ່ານຟັງພອດຄາສ